ກ່ອນທີ່ຈະຍົກຍ້າຍມາສະຫະລັດກັບພັນລະຍາຂອງລາວໃນປີ 2016 ທ່ານໂອລານີຢີ ບາໂລກຸນ ເຄີຍເປັນຊາວກະສິກອນຜູ້ທີ່ໄດ້ໄຖດິນໃນເນື້ອທີ່ກວ້າງຫຼາຍຮ້ອຍເຮັກຕາ ຢູ່ພາກຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ຂອງໄນຈີເຣ ຍມາແລ້ວ ປັດຈຸບັນນີ້ທ່ານອາໄສຢູ່ໃນເມືອງບຣຸກວິລ ລັດແມຣີແລນ ບໍ່ໄກຈາກນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ທ່ານກ່າວວ່າ ທ່ານໄດ້ພົບກັບສິ່ງທີ່ທ່ານມັກຫຼາຍອີກຄັ້ງໜຶ່ງ ກັບຟາມຂອງລາວທີ່ຊື່ວ່າ ໂດໂດຟາມ ທ່ານໂອບ ານີຢີ ບາໂລກຸນ ເຈົ້າຂອງຟາມໂດໂດ ເວົ້າວ່າ I feel really gratified and um satisfied because It's not like I'm ຂ້ອຍຮູ້ສຶກດີອົກດີໃຈແທ້ໆເລີຍ ແລະເພິ່ງພໍໃຈ ເພາະວ່າມັນອາດບໍ່ຄືວ່າຂ້ອຍເລີ່ມຕົ້ນການຜະຈົນໄພໃໝ່ ມັນຄືກັບວ່າຂ້ອຍສືບຕໍ່ເຮັດສິ່ງທີ່ຂ້ ອຍມັກຢູ່ໄນຈີເຣຍ ສິ່ງທີ່ຂ້ອຍຮູ້ຈັກເຮັດທັງໝົດໃນຊີວິດຂອງຂ້ອຍ ເນື່ອງຈາກວ່າຂ້ອຍຮັກເຮັດຟາມ ຂ້ອຍຮັກທີ່ຈະຢູ່ກາງພວກອາຫານປະເພດເມັດ ຕົ້ນໄມ້ ການປູກຝັງທັງຫຼາຍເຫຼົ່ານີ້ ທ່ານນາງເຕມີໂທບ ຟາ ຍຈິງເບຊີ ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມທາງດ້ານບັນຊີ ທັງເປັນອາຈານ ແລະທີ່ປຶກສາດ້ານທຸລະກິດກະສິກຳ ຢູ່ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລແມຣີແລນ ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນແກ່ລາວໃນໂຄງການນີ້ ທ່ານນາງເຕມີໂທບ ຟ າຍຈິງເບຊີ ຜູ້ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງຟາມໂດໂດຮ່ວມກັນກ່າວວ່າ So my father was a farmer as well as an engineer So when ພໍ່ຂອງຂ້ອຍເຄີຍເປັນຊາວກະສິກອນ ພ້ອມທັງເປັນນັກວິສະວະກອນ ດັ່ງນັ້ນ ເມື່ອຂ້ອຍໄດ້ພົບພໍ້ສາມີຂອງຂ້ອຍ ແລະລາວໄດ້ ບອກຂ້ອຍວ່າ ສິ່ງດຽວທີ່ລາວຢາກຈະເຮັດ ເງື່ອນໄຂອັນດຽວສຳລັບການຍົກຍ້າຍມາອາເມລິກາກັບຂ້ອຍ ແມ່ນເພື່ອເຮັດຟາມ ຂ້ອຍຮູ້ສຶກຄືວ່າ ໂອເຄ ເອີ ອັນນີ້ເປັນໂອກາດທີ່ເຮັດໃຫ້ຄຳນຶງເຖິງຄວາມໃຝ່ຝັ ນບາງຢ່າງທີ່ພໍ່ຂອງຂ້ອຍເຮັດບໍ່ໄດ້ນັ້ນ ທ່ານບາໂລກຸນເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍພື້ນທີ່ນ້ອຍໆສຳລັບຟາມຂອງທ່ານ ແຕ່ກໍສາມາດຂະຫຍາຍອອກເລື້ອຍໆຕາມການເວລາ ທ່ານຍັງກ່າວວ່າໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນການປູກຝັງແ ບບທຳມະຊາດ ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງການໃຊ້ປຸ໋ຍສັງເຄາະ ຫຼືຢາຂ້າແມງໄມ້ ສຳລັບພືດຜັກທັງຫຼາຍຂອງທ່ານ ທ່ານບາໂລກຸນເວົ້າວ່າ Here we have our summer produce right now ພວກເຮົາມີຜົນຜະລິດຍາມຮ້ອນດຽວນີ້ ຍ້ອນໃນຄວາມຮ້ອນນັ້ນກໍຈ ະມີພືດຜັກບາງຢ່າງທີ່ບໍ່ຄ່ອຍຢູ່ຍືນ ແມ່ນແລ້ວ ສະນັ້ນຄືດຽວນີ້ ພວກເຮົາມີໝາກໂອກຣາ ພວກເຮົາມີໃບປໍກະເຈົາ ພວກເຮົາມີຜັກຫົມມາລາບາ ຜົນຜະລິດຂອງທ່ານບາໂລກຸນຂາຍດີຫຼາຍຢູ່ຕະຫຼາດຟາມທ້ອງຖິ່ ນຂອງພວກຊາວກະສິກອນໃນພາກພື້ນ ຄືຢູ່ທີ່ແຫ່ງນີ້ ໃນເຂດນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ຍານາງເຈນກ່າວ ໂດຍບໍ່ໄດ້ບອກນາມສະກຸນຂອງເພິ່ນ ຍານາງເຈນ ລູກຄ້າຜູ້ໜຶ່ງໃຫ້ທັດສະນະວ່າ I got um the some spinach ຂ້ອຍຊື້ຜັກຫົມ ຈຳນວນໜຶ່ງ ຂ້ອຍຮູ້ສຶກດີຫຼາຍກ່ຽວກັບຜັກເຫຼົ່ານີ້ ພວກເຂົາມີຜັກຫຼາກຫຼາຍຊະນິດທີ່ບໍ່ທຳມະດາເລີຍ ແລະ ພວກເຂົາມີຜັກທີ່ສົດ ແລະ ແຊບຫຼາຍຢູ່ສະເໝີ ພວກອົບພະຍົບຫຼາຍໆຄົນຮູ້ສຶກຄືວ່າ ພວກເຂົາຕ້ອງຮຽນ ຮູ້ທັກສະໃໝ່ໆ ເພື່ອຈະປະສົບຜົນສຳເລັດໃນສະຫະລັດ ແຕ່ທ່ານບາໂລກຸນເຊື່ອວ່າ ທັກສະຕ່າງໆທີ່ພວກເຂົາເຈົ້ານຳມາກັບພວກເຂົານັ້ນ ອາດຈະພຽງພໍ ທ່ານບາໂລກຸນກ່າວວ່າ ຂ້ອຍຄິດວ່າສິ່ງທີ່ດີເລີດເປັນ ສິ່ງໃດກໍຕາມທີ່ເຈົ້າຄິດວ່າເຈົ້າຮູ້ຈັກດີທີ່ສຸດ ນັ້ນກໍຄືສິ່ງທີ່ເຈົ້າຄວນສືບຕໍ່ເຮັດໄປ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານ ຜ່ານໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອຊາວກະສິກອນຂອງເຂດເມືອງ Montgomery County ທ່ານບາໂລກຸນກ່າວວ່ າ ທ່ານໄດ້ຮັບທຶນໃຫ້ລ້າ ທີ່ຊ່ອຍໃຫ້ທ່ານຊື້ເຄື່ອງການກະເສດສຳລັບຟາມ ແລະ ເພີ່ມຜົນຜະລິດຂອງທ່ານ You know, since when COVID started
ທ່ານບາໂລກຸນເວົ້າວ່າ ນັບຕັ້ງແຕ່ພະຍາດໂຄວິດໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນ ພວກເຮົາມີກຳລັງໃຈແທ້ໆເລີຍທີ່ຈະຜະລິດໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ພວກເຂົາເຈົ້າໃຫ້ເງິນແກ່ພວກເຮົາເພື່ອຜະລິດຫຼາຍຂຶ້ນສຳລັບຊຸມຊົນ ສຳລັບທະນາຄ ານອາຫານເພື່ອພວກຄົນທີ່ດ້ອຍໂອກາດ ພວກເຮົາມີອຸປະກອນຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ຖືກນຳໃຊ້ໃນທົ່ວເຂດເມືອງແຫ່ງນີ້ ທ່ານບາໂລກຸນປູກພືດປະເພດໃໝ່ຫຼາຍຢ່າງ ເພື່ອບໍລິການແກ່ຊຸມຊົນຢູ່ທີ່ນີ້ ທ່ານກ່າວວ່າ ອັນນີ້ ເປັນວິທີທາງຂອງການໃຫ້ຄືນແກ່ອາເມລິກາ ພື້ນແຜ່ນດິນທີ່ທ່ານເຊື່ອວ່າໄດ້ໃຫ້ທ່ານຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງ ໄຊຈະເລີນສຸກ VOA